ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئۇنىڭدىن كېيىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈنتەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل بىرىنچى ئايدا مۇخبىرىمىز كورلىدىكى ئالاقىدار ئورگانلارغا قارىتا ئېلىپ بارغان ئېنىقلىشىدا يەتمىش سەككىز ياشلىق خەلچەم پازىلنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن جامائەت تەرتىپىنى قالايمىقان قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ ئون يەتتە يىللىق كېسىۋېتىلگەنلىكىنى ئۇنىڭ سانجى ئاياللار تۈرمىسىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتەۋاتقانلىقىنى دەلىللىگەن مەلۇم بولۇشىچە ئەينى ۋاقىتتا بىر ئائىلىدىن خەلچەم پازىلنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەش ئايالغا ئېغىر جازا بېرىلگەن سوتنىڭ ھۆكۈمنامىسىدە مىللىي كەمسىتىشكە قۇتراتقۇلۇق قىلىش، توپلىشىپ جامائەت تەرتىپىنى بۇزۇش دېگەنلەر بىلەن ئەيىبلەنگەن خەلچەم پازىلنىڭ ئاتالمىش بۇ جىنايەتلىرىگە ئۇنىڭ قانۇنسىز بىر تەبلىغقا قاتنىشىشى، تەبلىغقا قانۇنسىز سورۇن ھازىرلاپ بېرىشى پاكىت قىلىپ كۆرسىتىلگەنىدى. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئېكىستە ئېلان قىلغان چاقىرىقىدا خەلچەم پازىل ئائىلە ئەزالىرى بىلەن يىغىلىپ ئائىلە تۇرمۇشى ۋە ئىسلام ھەققىدە سۆھبەت ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان ئون يەتتە يىلنى تۈگىتىپ چىقسا توقسان ئىككى ياشقا كىرىدۇ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىگە دىنىي ئېتىقادى ۋە مىللىتى سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىنغان بارلىق ئۇيغۇرلارنى قويۇپ بېرىش ئۈچۈن بېسىم قىلىنىشى كېرەك دېيىلگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ بۇ چاقىرىقى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋاردىن باشلاپ خىتاي كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قەرەللىك كۆرۈپ چىقىدىغان بىر پەيتتە ئېلان قىلىنغان سانجى ئاياللار تۈرمىسىدىكى خادىملارنىڭ مۇخبىرىمىزغا ئاشكارىلىشىچە نۆۋەتتە خەلچەم پازىل سانجى ئاياللار تۈرمىسىنىڭ تۆتىنچى ئەترىتىدە جازا مۇددىتىنى ئۆتىمەكتىكەن ۋەقەدىن خەۋەردار زاتلارنىڭ مۇخبىرىمىزغا بەرگەن ئۇچۇرلىرىدىن يەتتە پەرزەنتنىڭ ئانىسى بولغان خەلچەم پازىلنىڭ ئىككى مىڭ ئون بەش ياكى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرى تۈركىيەگە كەلگەنلىكى ۋە مەككىگە بېرىپ ھەج قىلىپ قايتقانلىقى مەلۇم لېكىن ئۇنىڭ ئون يەتتە يىللىق كېسىلىشىدە چەت ئەل سەپىرىنىڭ تەسىرى بار يوقلۇقى ھازىرچە مەلۇم ئەمەس خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى ئون بەشىنچى يانۋار ئاتاقلىق ئۆكتىچى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنىڭ ئون يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئىلھام توختىنىڭ دەرھال قويۇپ بېرىلىشىنى تەلەپ قىلغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن بۈگۈن ئۇيغۇر يازغۇچى ۋە ئىلمىي خادىم مىللەتلەر ئارا دىيالوگنى ئىلگىرى سۈرۈش خىتايدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھەق ھوقۇقىنى قوغدىشى سەۋەبىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنىڭ ئون يىللىق خاتىرە كۈنى ئۇنىڭ ناھەق تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنىڭ ئون يىللىق خاتىرە كۈنىدە خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى داۋاملىق ئۇنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىشكە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى باستۇرۇشقا دەرھال خاتىمە بېرىشكە چاقىرىدۇ بۇنىڭدىن ئون يىل ئاۋۋال يەنى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى خىتاي ساقچىلىرى ئىلھام توختىنىڭ بېيجىڭدىكى ئۆيىگە باستۇرۇپ كىرىپ

مەلۇم بولۇشىچە ئۇنىڭ ئائىلىسى يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بېرى ئۇنىڭ تۈرمىدىكى ئەھۋالىدىن ھېچقانداق خەۋەر ئالالمىغان باياناتتا ئېيتىلىشىچە خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتى تۈرمىدىكى يازغۇچىلار كومىتېتىنىڭ رەئىسى ما تىدا مۇنداق دېگەن ئىلھام توختى دىيالوگنى ئالغا سۈرۈش ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھەق ھوقۇقى ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىغان شەخس ئۇنىڭ مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنىشى ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتقان بىر تراگېدىيە بىز ئۇنىڭ ناھەق تۇتقۇن قىلىنىشىنىڭ ئون يىللىقىنى خاتىرىلەش بىلەن بىرگە ئۇنىڭ بىلەن بىرگە تۇرىمىز ۋە ئۇنى دەرھال قويۇپ بېرىشكە چاقىرىمىز خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتىنىڭ ئېيتىشىچە ئىلھام توختىنىڭ ناھەق تۈرمىگە تاشلىنىشى خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرنى باستۇرۇشىنىڭ سىمۋوللۇق بەلگىسى بولۇپ بۇ چېكىدىن ئاشقان باستۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنى مەدەنىيەت كىملىكى ۋە ئەنئەنىلىرىدىن ئايرىپ تاشلاشتىن ئىبارەت سىستېمىلىق ھەرىكەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن ئىلھام توختى ئەينى ۋاقىتتا ئۈرۈمچى ئوتتۇرا سوتىنىڭ ھۆكۈمىگە نارازىلىق بىلدۈرۈپ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى سوتقا ئەرز قىلغان بولسىمۇ لېكىن يۇقىرى سوت ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئۇنىڭ ئەرزىنى رەت قىلغان ئون تۆتىنچى يانۋار كۈنى خىتاينىڭ مالىيە خەۋەرلىرى تورى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى غۇلجىدا خىتاي ساقچىلىرىنىڭ قىيىن قىستىقىدا ئۆلگەن ئوتتۇز بىر ياشلىق بىر خىتاي پۇقراسىنىڭ دېلوسىنى ئاشكارىلىغان مەلۇم بولۇشىچە دائىرىلەر مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ بۇ خەۋىرىنى دەرھال توردىن ئېلىپ تاشلىغان بولسىمۇ ئەمما بۇ دېلو خىتاي تورلىرىدا خېلى غۇلغۇلا قوزغاپ چەت ئەل ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىغىمۇ تارقالغان بىر خىتاي پۇقراسىنىڭ سوراق جەريانىدىكى قىيىن قىستاقتا ئۆلۈشى ئوخشاش بىر ۋاقىتتا بۇ رايوندىكى ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنىڭ تەقدىرىگە بولغان ئەندىشىلەرنى تېخىمۇ كۈچەيتكەن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ دوكلاتلىرى ۋە شاھىتلارنىڭ گۇۋاھلىقلىرىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلىغان چوڭ تۇتقۇنىدا ئۇيغۇرلار قانۇننىڭ قوغدىشىدىن پۈتۈنلەي مەھرۇم قىلىنغانلىقى خىتاي ئامانلىق ئورگانلىرىنىڭ ھەرقانداق زوراۋانلىق ھەرىكىتىنىڭ قانۇنىي چەكلىمىگە ئۇچرىمىغانلىقى مەلۇم مالىيە خەۋەرلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە قىيىن قىستاقتا ئۆلگۈچى غۇلجىدا ئولتۇرۇشلۇق بىر خىتاي ئايالنىڭ يالغۇز ئوغلى بولۇپ ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يىگىرمە يەتتىنچى مارت كۈنى قورغاستا جېدەل ماجىرا پەيدا قىلىش ئاۋارىچىلىق تۇغدۇرۇش بىلەن ئەيىبلىنىپ قولغا ئېلىنغان ئىكەن ئۇ شۇ يىلى توققۇزىنچى ئايدىكى بىر قېتىملىق سوراقتا قاتتىق قىيىن قىستاققا ئېلىنىپ تاياق زەربىسىدە ھاياتىدىن ئايرىلغان ساقچى تەرەپ سۈن رېنزې ئىسىملىك بۇ خىتاي پۇقراسىنىڭ گېلىغا سۇ تۇرۇپ قېلىش سەۋەبىدىن ئۆلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ ئانىسىنىڭ قانۇن دوختۇرى ۋە ئادۋوكات ياللاپ توختىماي ئەرز قىلىشى ئارقىسىدا، ئاخىرى كۈيتىن شەھەرلىك سوت مەھكىمىسى بۇ دېلو ئۈستىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىل ئون بىرىنچى ئايدا سوت ئاچقان. مەلۇم بولۇشىچە، سوتتا سۈن رېنزېنىڭ ئۆلۈشىگە چېتىشلىق سەككىز ساقچى جاۋابكارلىققا تارتىلىپ، ئۈچ يىلدىن سەككىز يىلغىچە قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان. خۇنەننىڭ جۇجۇ شەھىرىدىكى بىر ساقچى پونكىتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن باشلىقى گو مىننىڭ رادىيومىز خىتاي بۆلۈمىگە ئېيتىشىچە خىتايدا گۇماندارلارنى سوراق قىلىشتا بۇ خىل ئۇسۇل كەڭ ئومۇملاشقان بولۇپ جىنايى ئىشلار دېلولىرىغا قارىتا ساقچىلار نىسبەتەن تۈزۈمنى تەكىتلىسىمۇ ئەمما سىياسىي دېلولاردا ساقچىلارنىڭ قىلمايدىغىنى يوق ئىكەن خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ كۆمۈرىنى گازغا ئايلاندۇرۇپ تۇربا ئارقىلىق خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەشتىن سىرت تۆمۈريول ئارقىلىق خام كۆمۈر يۆتكەش ئىقتىدارىنىمۇ ئۆستۈرگەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئون بەشىنچى يانۋار كۈنى ئۈرۈمچىنىڭ غەربىدىكى خىتايچە جاڭجۈنمياۋ بېكىتى دەپ ئاتالغان جاي بىلەن قۇمۇلدىكى نوم يېزىسى ئارىسىدا رەسمىي تۆمۈر يول قاتنىشى باشلانغان بولۇپ تۆت يۈز يىگىرمە توققۇز پۈتۈن ئون توققۇز كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى بۇ تۆمۈر يول خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن تۆمۈر يول ئارقىلىق كۆمۈر يۆتكەش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرگەن شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ ئون بەشىنچى يانۋار بەرگەن خەۋىرىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا قۇرۇلۇشى باشلانغان بۇ تۆمۈر يول لىنىيىسىنىڭ پۈتۈپ ئىشقا كىرىشىشىنىڭ شەرقىي جۇڭغار ئىقتىسادىي ئېچىۋېتىش رايونى كۆمۈرلىرىنى خىتايغا يۆتكەشتە ئۇيغۇر ئېلىدىن چىقىش مۇساپىسىنى يىگىرمە سەككىز پىرسەنت يۆتكەش ۋاقتىنى ئوتتۇز پىرسەنت قىسقارتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ ئېيتىشىچە شەرقىي جۇڭغار ئىقتىسادىي ئېچىۋېتىش رايونىنىڭ كۆمۈر زاپاس مىقدارى تەخمىنەن ئۈچ يۈز توقسان مىليارد توننا بولۇپ بۇ ئۇيغۇر رايونىدىكى بەشىنچى چوڭ كۆمۈرلۈك شۇنداقلا خىتايدىكى ئون تۆتىنچى چوڭ تىپلىق كۆمۈر بازىسى ھېسابلىنىدىكەن شەرقىي جۇڭغار ئىقتىسادىي ئېچىۋېتىش رايونى ئىلگىرى خەلقئارا مۇھىت قوغدىغۇچىلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغىغان

ئاتمىش مىليون ئۈچ يۈز ئوتتۇز بىر مىڭ توننىغا يېتىپ ئالدىنقى يىلقىدىن توققۇز پۈتۈن ئون سەككىز پىرسەنت ئاشقان خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى خىتاينىڭ يېڭى كۆمۈر ئېلېكتر ئىستانسىسى قۇرۇش كۆمۈر كانلىرىنى ئېچىشنى توختىتىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئەمەلىيەت ئۇنىڭ بۇ ۋەدىسىگە ئەمەل قىلمىغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋە خىتاينىڭ چەت ئەللەردىكى دىپلوماتىك ئورگانلىرى ئون ئۈچىنچى يانۋار شەنبە كۈنى تەيۋەندىكى پرېزىدېنت سايلىمىدا غەلىبە قىلىپ

خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئون بەشىنچى يانۋار ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېننىڭ باياناتىغا ئىنكاس قايتۇرۇپ ئۇنىڭ سۆزىنىڭ تەيۋەن مۇستەقىل بۆلگۈنچى كۈچلىرىگە جىددىي خاتا سىگنال بېرىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن بلىنكېن لەي چىڭدېنى تەبرىكلەش بىلەن بىر ۋاقىتتا ۋاشىنگتوننىڭ تەيۋەن بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ ئالغا سۈرۈشنى كۈتىدىغانلىقىنى ئېيتقان خىتاينىڭ لوندوندا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ئون تۆتىنچى يانۋار كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى كامېروننىڭ لاي چىڭدېنى تەبرىكلىشى ۋە ئۇنىڭ سايلامنى تەيۋەننىڭ جانلىق دېموكراتىيەسىنىڭ بىر دەلىلى دەپ تەرىپلىشىنى توغرا بولمىغان ھەرىكەت دەپ كۆرسەتكەن خىتاينىڭ ياپونىيەدىكى ئەلچىخانىسى بولسا ياپونىيە ھۆكۈمىتىگە رەسمىي دىپلوماتىك نارازىلىق بىلدۈرۈپ ياپونىيە تەرەپنىڭ تەيۋەن بوغۇزىدىكى تىنچلىق مۇقىملىققا شۇنىڭدەك خىتاي ياپونىيە مۇناسىۋەتلىرىگە كاشىلا قىلماسلىقىنى تەلەپ قىلغان بۇنىڭ ئالدىدا ياپونىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى يۇكو كامىكاۋا تەيۋەننى پەۋقۇلئاددە مۇھىم شېرىك ۋە ئىنتايىن مۇھىم دوست دەپ تەرىپلەپ لېكىن تەيۋەن بىلەن بولغان خىزمەت مۇناسىۋىتىنىڭ غەيرىي ھۆكۈمەت ئاساسىدا بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە يەنە ئون بەشىنچى يانۋار كۈنى مىسىر پايتەختى قاھىرەدە زىيارەتتە بولغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋاڭ يىنىڭمۇ بېيجىڭنىڭ بىر خىتاي سىياسىتىگە خىلاپلىق قىلغان دۆلەتلەرنى ئاگاھلاندۇرغانلىقى بىلدۈرۈلگەن رويتېرسنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ فرانسىيە ئاۋسترالىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىكى ئەلچىخانىلىرىمۇ بۇ دۆلەتلەرنىڭ تەيۋەندىكى سايلامنى تەبرىكلىشىگە نارازىلىق بىلدۈرگەن شەنبە كۈنكى سايلامدا تەيۋەن دېموكراتىيە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ نامزاتى لەي چىڭدې قىرىق پىرسەنتتىن ئارتۇق ئاۋاز بىلەن سايلامدا غەلىبە قىلغان ئىدى

ئون ئۈچىنچى يانۋار كۈنى تەيۋەن دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ پرېزىدېنت نامزاتى لەي چىڭدې تەيۋەننىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پرېزىدېنتى بولۇپ سايلانغان غەرب مەتبۇئاتلىرى مەزكۇر سايلام نەتىجىسىنى خىتاي مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنىڭ يۈزىگە ئۇرۇلغان بىر شاپىلاق دەپ تەرىپلەۋاتقان بىر مەزگىلدە تەيۋەن زىيالىيسى جېڭ جېڭبىڭنىڭ تەيۋەن خەۋەرلىرى گېزىتىدە ئېلان قىلغان تەيۋەن ئىككى مىڭ ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى گۇلاگ ئارىلىغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ناملىق ماقالىسى كۈچلۈك بىر ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى سۈپىتىدە كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتقان تۆۋەندە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي خەۋىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ تەيۋەن سايلىمىدىن ئىلگىرى ئېلىپ بېرىلغان خىتاينىڭ ھەربىي مانېۋىرى سىياسىي ۋە دىپلوماتىيە ساھەسىدىكى كۈچلۈك تەھدىتلىرىگە قارىماي تەيۋەن دېموكراتىيە ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ پرېزىدېنت نامزاتى لەي چىڭدې ئون ئۈچىنچى يانۋار ئۆتكۈزۈلگەن سايلامدا بەش يېرىم مىليوندىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئاۋاز بېرىشى بىلەن تەيۋەننىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتى بولۇپ سايلانغان. غەرب مەتبۇئاتلىرى دېموكراتىيەنىڭ بۈيۈك غەلىبىسى، خىتاي مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنىڭ يۈزىگە ئۇرۇلغان بىر شاپىلاق دېگەندەك ئىبارىلەر بىلەن بۇ قېتىمقى سايلام نەتىجىسىنى تەبرىكلەشكەن. ھالبۇكى، تەيۋەن زىيالىيلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ھازىرقىدەك مۇرەككەپ خەلقئارا ۋەزىيەتتە بۇ دېموكراتىيەنىڭ بۈيۈك غەلىبىسى تولۇق كاپالەتكە ئىگە ئەمەسكەن. ئالدىمىزدىكى ئون يىلدا ئۇيغۇر رايونىدىكى جازا لاگېرلىرىغا ئوخشايدىغان لاگېرلار تەيۋەندىمۇ قۇرۇلۇپ، مىليونلىغان كىشىلەر ۋە يەنە قانچە مىليونلىغان تەيۋەنلىك بالىلار لاگېرلارغا قامىلىپ، كوممۇنىست خىتاي مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنىڭ ئىنسان قېلىپىدىن چىققان خورلاش، مېڭە يۇيۇش جازالىرىغا مەھكۇم بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. بۇ قاراشنى تەيۋەن زىيالىيسى جېڭ جېڭبىڭ يېقىندا تەيۋەن خەۋەرلىرى گېزىتىدا ئېلان قىلغان تەيۋەن ئىككى مىڭ ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئاللىقاچان گۇلاگ لاگېرىغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ناملىق ماقالىسىدا ئىلگىرى سۈرگەن. فرانسىيە ئاۋازى رادىيوسى ئون تۆتىنچى يانۋار بۇ خۇسۇستا ئېلان قىلغان خەۋەردە تەيۋەنلىكلەرنىڭ تەشۋىشلىرىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن مەزكۇر ماقالىنىڭ كۈچلۈك بىر ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى سۈپىتىدە كىشىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن.
بۇ ھەرگىزمۇ قۇرۇق خىيالىي پەرەز بولماستىن، بەلكىم يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى تامامەن مۇمكىن بولغان بىر ئەھۋال. بۇ خىل قاراشنىڭ رېئاللىققا تامامەن ئۇيغۇنلىقىنى تىلغا ئالغان گېرمانىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۆزلىرىنىڭ قانداق بىر مۇستەبىت ھاكىمىيەت بولغانلىقلىرىنى شەرقىي تۈركىستان ۋە تىبەتنى بېسىۋالغاندىن كېيىنكى يەتمىش يىلدىن ئارتۇق بىر زاماندا يولغا قويغان سىياسەتلىرى ھەمدە خوڭكوڭدىكى باستۇرۇشلىرى ئارقىلىق ئىسپاتلاپ بەرگەن بولۇپ، بۇ تەيۋەنلىكلەرنىڭ دەرس ئېلىشقا ئەرزىيدىغان بىر پاكىت ئىكەن. خىتاي كوممۇنىستلىق ھاكىمىيىتىنىڭكى مۇشۇ ئەسىر ئىچىدىكى مۇستەملىكىچىلىك، ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە زورلۇق، زومبۇلۇق سىياسەت تارىخىغا قارايدىغان بولساق، بۇ نۇقتىنى ناھايىتى ئوچۇق كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتى ئەينى زاماندىمۇ شەرقىي تۈركىستانغا گومىنداڭنىڭ قالدۇق كۈچلىرىنى تازىلاپ بېرىش باھانىدە بېسىۋالغاندىن باشلاپ مانا يەتمىش يىل مابەينىدە شەرقىي تۈركىستاننى ئىنسان ھەقلىرى يەر بىلەن يەكسان بولغان مىسلى كۆرۈلمىگەن بىر دوزاخقا ئايلاندۇردى. قۇللۇق تۈزۈمنى ئاغدۇرۇش باھانىسى بىلەن تىبەتنى بېسىۋالغاندىن كېيىن مانا بۈگۈنكى كۈنلۈكتە تىبەتتە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئومۇميۈزلۈك شەكىللەنگەن بىر ئەھۋالنى پەيدا قىلدى ۋە ئەينى خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتى ئۆز ۋاقتىدا بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم ۋە بۇ تۈزۈمنى يۈز يىلغىچە ئۆزگەرتمەسلىكتىن ئىبارەت مۇشۇنداق يالغان ۋەدىلەرنى بېرىپ، خوڭكوڭنى قولىغا ئاۋالغاندىن كېيىن يىگىرمە يىلنىڭ ئىچىدىلا خوڭكوڭدىكى دېموكراتىك تۈزۈمنى بىتچىت قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىدىن جىق پەرقلەنمەيدىغان بىر ئىستىبدات تۈزۈمنى ئورناتتى. مەزكۇر ماقالىنىڭ مۇقەددىمىسىدە گۇلاگ ھەققىدە مۇنداق مەلۇماتلارغا ئورۇن بېرىلگەن، بىر مىڭ سەككىز يۈز ئون ئۈچىنچى يىلى روسىيە ئىمپېراتورى ئالېكساندىر I نىڭ مىڭلىغان ئەسكەرلىرى ناپولېئوننىڭ ئەسكەرلىرىنى قوغلاپ پارىژغا قەدەر بېسىپ كىرگەن چاغلىرىدا بۇ جايدىكى دېموكراتىيە، تەرەققىيات ۋە گۈللىنىشلەردىن ھەيران قالىدۇ. ئۇلار نامرات موسكۋاغا قايتىپ كەلگەندە، غەربنىڭ ئاساسىي قانۇنلىرىغا بولغان ئىنتىلىشلىرى كۈچىيىپ، سىياسىي ئىسلاھات چۇقانلىرىنى ياڭرىتىشقا باشلايدۇ. چار پادىشاھ ئالېكساندىر بىر غەرب دېموكراتىيەسىنىڭ تەمىنى تېتىپ قالغان بۇ ئەسكەرلەرنى ئۆز ھاكىمىيىتى ئۈچۈن خەۋپ ھېس قىلىپ، ھەربىي قوماندانلار ۋە گېنېراللارنى ئۆلتۈرۈپ، ئەسكەر چېرىكلەرنى جازا لاگېرلىرىغا قاماپ، ئىدىيەسىنى تازىلايدۇ. ئوخشاشلا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى ستالىن ئارمىيەسى گىتلېرنىڭ قالدۇق قوشۇنلىرىنى بېرلىنغا قەدەر قوغلاپ كەلگەندە رۇس ئەسكەرلىرى غەرب مەدەنىيىتىدىكى گۈللىنىش ۋە تەرەققىياتلارنى كۆرۈپ ھاڭ تاڭ قالىدۇ ۋە چۆچۈيدۇ. ئۇلار بېرلىندا بىر مەزگىل تۇرۇپ يۇرتلىرىغا قايتقاندا ستالىن سىبىرىيەدە گۇلاغ ئاراللىرىنى قۇرۇپ كۆزى ئېچىلىپ ئويغانغان بۇ ئەسكەرلەرنىڭ ئىنسانىي تەبىئىتىنى ئۆزگەرتىشكە باشلايدۇ. ماۋزېدۇڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلى توپىلاڭچىلارنى باستۇرۇش ھەرىكىتىنى قوزغاپ ئىككى مىليونغا يېقىن گومىنداڭچىلارنى قىرىپ تاشلايدۇ. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەش ئەللىك يەتتىنچى يىللىرى يەنە بىر قېتىم تازىلاش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىپ بىر مىليون ئىنساننى جياڭ جيېشىغا چېتىپ ئۆلتۈرىدۇ. شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر رايونىدا قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرىنى قۇرۇشنى باشلاپ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى تۇتقۇنلار ئەۋجىگە چىققاندا بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى سولايدۇ. تۇتقۇنلارغا قارىتا ھاقارەتلەش، ئاچ قويۇش، يالغۇز قويۇپ قىيناش، ئۇرۇش، قىيىن قىستاق، ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازاسى، غايىب قىلىۋېتىش، ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىش قاتارلىق جازالاش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىدۇ. تەيۋەن دۆلەتلىك يۈنلىن پەن-تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جاڭ جىڭبىڭ تەيۋەن ئىككى مىڭ ئوتتۇز ئۈچىنچى يىلى ئاللىقاچان گۇلاغ ئارىلىغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ناملىق ماقالىسىدە بايان قىلىشىچە، تەيۋەننىڭ گۇلاغ ئارىلىغا ئايلىنىپ قېلىشىغا تۆۋەندىكى ئامىللار سەۋەب بولىدىكەن. بىرى، خىتاينىڭ تەيۋەننى سىياسىي تۈزۈلمە جەھەتتە ئۆزلىرىگە تەھدىت دەپ قارىشى. ئىككىنچىدىن، خىتاينىڭ ھەربىي جەھەتتىن داۋاملىق كۈچىيىشى. ئۈچىنچىدىن، شى جىنپىڭنىڭ ئالدىمىزدىكى ئون يىلدا تەيۋەننى چوقۇم بويسۇندۇرۇش ئىرادىسى. تۆتىنچىدىن، خەلقئارادىكى ئۇرۇشلار ۋە توقۇنۇشلارنىڭ يەنىمۇ كېڭىيىشى. نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەرنىڭ قارىشىچە، خىتاينىڭ تەيۋەننى بېسىۋالغاندىن كېيىن جازا لاگېرلىرىنى قۇرۇشىدىن گۇمانلىنىشنىڭ ھاجىتى يوق ئىكەن. خىتاي ھەتتا ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگىمۇ كۆز تىكىۋاتقان بولۇپ، بۇ دۆلەتلەرمۇ كەلگۈسىدە جازا لاگېرلىرىنىڭ تەمىنى تېتىشى مۇمكىن ئىكەن. مېنىڭچە بۇ پروفېسسورنىڭ دېگىنىدەكلا خىتاينىڭكى رەزىل نىيىتى، تەيۋەننى بېسىۋېلىش بۇ ھازىر ناھايىتى ئوچۇق ھەم ئاشكارا بىر ئىش. ھەتتا خىتاي تەيۋەننىلا ئەمەس، ئوتتۇرا ئاسىيا، ھەتتا پۈتۈن دۇنيانى بېسىۋېلىشتىنمۇ ھېچقانداق ئىككىلىنىپ ئولتۇرمايدۇ ھەم ئۆزىنىڭكى ئۇ گۇلاگ، يەنى شەرقىي تۈركىستاندىكى جازا لاگېرىنى پۈتۈن دۇنياغا كېڭەيتىش، ھەم پۈتۈن دۇنياغا خوجا بولۇش مەقسىتىنى، نىيىتىنى، نىشانىنى ئاللىبۇرۇن ئاشكارىلاپ بولغان، بۇنىڭدا تالىشىشنىڭ ھېچقانداق زۆرۈرىيىتىمۇ يوق. لېكىن بۇ يەردىكى مەسىلە تەيۋەن ئۆزىنىڭ رولىنى قانداق جارى قىلدۇرۇپ بۇ كىرىزىستىن قۇتۇلۇپ چىقالايدۇ ياكى دۇنيا خىتاي قانداق تاقابىل تۇرالايدۇ؟ ماقالىدا ئىلگىرى سۈرۈلۈشىچە، ئەگەر تەيۋەن بويسۇندۇرۇلغان تەقدىردە، ھېچ بولمىسا تۆۋەندىكىدەك تۆت خىل پاجىئە يۈز بېرىشى مۇمكىن ئىكەن، بىر. تەسلىم بولغان ئەسكەرلەر ۋە يەرلىك ئاھالىلەردىن بىر قانچە مىليون كىشى شەپقەتسىزلەرچە قىرىپ تاشلىنىدىكەن. ماۋ زېدۇڭ ئەللىكىنچى يىللاردا قوللانغان ئۆلتۈرۈش ئۇسۇلىنى شى جىنپىڭ ئەمدى تەيۋەنلىكلەرگە تەتبىقلايدىكەن. ئىككى، تەيۋەن بويسۇندۇرۇلغاندىن كېيىن، ئامېرىكا، ياپونىيە، ئاۋسترالىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش كەسكىنلىشىدىكەن. بۇ چاغدا خىتاي ھاكىمىيىتى مىليون كىشىلىك ئارمىيەسىنى زور دەرىجىدە كېڭەيتىپ، ئەللىكىنچى يىللاردا قوللانغان شىمالىي كورېيەگە ياردەم بېرىپ، ئامېرىكا جاھانگىرلىكىگە قارشى تۇرۇش تاكتىكىسىنى قوللىنىپ، تەيۋەن پىدائىيلار قوشۇنىنى قۇرۇپ چىقىدىكەن. خىتايغا قارشى ئۇرۇشنى خالىمىغان تىنچلىقپەرۋەر تەيۋەنلىكلەردىن نۇرغۇنلىغان ياشلار ئەمدى ئۆز ۋەتىنى ئۈچۈن ئەمەس، خىتاي ئۈچۈن ئۇرۇشقا قاتنىشىپ ئۆلۈشكە مەجبۇر بولىدىكەن. ئۈچىنچى، خىتاي تەيۋەندە ئۇيغۇر رايونىدا قۇرغانغا ئوخشاش جازا لاگېرلىرىنى كەڭ كۆلەمدە قۇرۇپ، مىليونلىغان تەيۋەنلىكلەرنى قامايدىكەن. بىراق، خىتايغا قارىغاندا، ياپونلار ۋە ئامېرىكىلىقلارنىڭ مەدەنىيىتىگە تېخىمۇ يېقىن بولغان تەيۋەنلىكلەرگە قوللىنىدىغان باستۇرۇش ئۇسۇللىرىنىڭ ۋەھشىيلىك دەرىجىسى تېخىمۇ ئېشىپ بارىدىكەن. تەيۋەنلىكلەرنى تېخىمۇ ئىلغار بولغان زامانىۋى جازا تەدبىرلىرى بىلەن قىيناپ ئۆزگەرتىدىكەن. تۆتىنچى، بالىلار لاگېرلىرى تەيۋەندە كەڭ كۆلەمدە قۇرۇلىدىكەن. بۇ بالىلار لاگېرلىرى يېڭى گۇلاگ ئارىلى دەپ ئاتىلىدىغان تەيۋەننىڭ ئۆزگىچە بىر ئالاھىدىلىكى بولۇپ قالىدىكەن. خۇددى ئۇيغۇر بالىلىرى ۋە تىبەت بالىلىرىنىڭ مېڭىسىنى يۇيغاندەك، شى جىنپىڭ ھاكىمىيىتى تەيۋەنلىكلەرنى تۈپتىن ئۆزگەرتىشنى ئۇلارنىڭ پەرزەنتلىرىنى ئۆزگەرتىشتىن باشلايدىكەن. بۇ بالىلار قىزىل كىتابلارنى ئوقۇش، شى جىنپىڭنىڭ ئىدىيەسىنى ئۆگىنىش، كومپارتىيەنى ياخشى كۆرۈش، ئاتا-ئانىسىنى ئۆچ كۆرۈش، ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيەنى رەت قىلىشنى ئۆزلەشتۈرۈپ، ماڭقۇرتلىشىشقا مەجبۇرلىنىدىكەن. غەيۇر قۇربان ئەپەندى سۆزىدە يەنە بارغانسېرى كۆپ تەيۋەنلىكلەرنىڭ ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلاردىن كۆرۈۋاتقان كۈنلىرىدىن ئىبرەت ئېلىپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ تەھدىتلىرىنى بارغانسېرى چوڭقۇر تونۇپ يېتىۋاتقانلىقىنى، لەي چىڭدېنىڭ بۇ قېتىمقى سايلامدا غەلىبە قىلغانلىقىنىڭ بۇنىڭ روشەن بىر مىسالى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
مەنچە، تەيۋەن خەلقى تېخى ئويغاقكەن، ئۇلار شەرقىي تۈركىستان خەلقى، تىبەت خەلقى ۋە خوڭكوڭ خەلقلىرىنىڭكى بېشىغا كەلگەن بۇ پاجىئەلىك تەقدىرلەر ئارقىلىق خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتىنىڭكى ھەقىقىي ئەپت-بەشىرىسىنى تونۇپ يېتىپتۇ، ئۇنىڭكى دىنغا قارشى، ئەركىنلىككە قارشى، بۇنداق بىر رەھىمسىز ۋە شەپقەتسىز ماھىيىتىنى تولۇق تونۇپ يېتىپتۇ ۋە بۇنى ئۆزىنىڭكى بۇ قېتىملىق سايلىمى ئارقىلىق ناھايىتى روشەن ئىپادىلەپ بەردى دەپ ئويلايمەن. ئاپتور ماقالىسىدا يۇقىرىقىدەك پاجىئەلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ بىردىنبىر چارىسىنى ئامېرىكا، ياپونىيە، ئاۋسترالىيە قاتارلىق دوست دۆلەتلەر بىلەن بىرلىشىپ خىتاينىڭ تاجاۋۇزىغا تاقابىل تۇرۇش دەپ قارىغان. ئۇ سۆزىدە خىتايغا قارشى بۇنىڭدىن باشقا بىر يولنى تۇتقاندا، مەسىلەن، خىتايغا تەسلىم بولغاندا ياكى خىتاي بىلەن تىنچلىق كېلىشىمى ئىمزالىغاندا بۈگۈنكى تىنچ، خاتىرجەم، دېموكراتىك تەيۋەن مەۋجۇتلۇقىنى يوقىتىپلا قالماستىن، بەلكى بۇ يەردە قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدىغان يېڭى گۇلاگ تاقىم ئارىلى پەيدا بولىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! كەلگۈسىدە تەيۋەندە جازا لاگېرلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى مۇمكىنلىكى توغرىسىدىكى قاراشلارنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
قازاقىستاندا ئۇيغۇر تىلىدا چىقىدىغان ۋە تارىخى ئۇزۇن بولغان مەتبۇئاتلارنىڭ بىرى ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر گېزىتنىڭ مۇشتەرى سانى يىگىرمە مىڭدىن ئېشىپ قازاقىستاندىكى ئوقۇرمەنلىرى ئەڭ كۆپ گېزىتنىڭ بىرىگە ئايلانغان تۆۋەندە قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ قازاقىستاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان چەت ئەللەردىكى ئەڭ چوڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى گېزىت ئۇيغۇر ئاۋازىنىڭ مۇشتەرى سانى يىگىرمە مىڭدىن ئېشىپ، قازاقىستاندىكى ئوقۇرمەنلىرى ئەڭ كۆپ گېزىتلەرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدىن ئورۇن ئالدى. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن مەزكۇر گېزىتنىڭ باش مۇھەررىرى، قازاقىستان ئۇيغۇر ئېتنومەدەنىيەت مەركىزى ئالىي كېڭىشى رەئىسى يىرشات ئەسمەتوف ئەپەندى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر ئۇيغۇر گېزىتىنىڭ مۇنچىلىك زور ئۇتۇق، ئۇتۇققا ئېرىشىشنىڭ سەۋەبىنى چۈشەندۈرۈپ، بۇنىڭ كەڭ ئۇيغۇر خەلقىنى قوللاپ-قۇۋۋەتلىشىدىن بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن گېزىت جانكۆيەرلىرىنىڭ كۈچىدىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، بۇ، دېمەك، بىزنىڭ خەلقىمىزنىڭ، مىللىتىمىزنىڭ كۈچى دەپ باھا بەردى. مەلۇمكى، قازاقىستاندا ئۇيغۇر تىلىدا چىقىدىغان ۋە ئۆزىنىڭ ئۇزۇن تارىخىغا ئىگە مەتبۇئاتلارنىڭ بىرى ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇ ئىلگىرى، يەنى سوۋېت دەۋرىدە مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلدىن بۇيان كوممۇنىزم تۇغى نامى بىلەن چىققان بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى يىمىرىلىپ، قازاقىستان مۇستەقىللىك ئالغاندىن كېيىن ئۇيغۇر ئاۋازى نامىدا چىقىدىغان بولغان. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ھازىر بۇ گېزىت قازاق گېزىتلىرى بىرلەشمىسىگە كىرگەن بولۇپ، ئۇ ھەپتىسىگە بىر قېتىم چىقىدىغان جۇمھۇرىيەتلىك، جەمئىيەتلىك سىياسىي گېزىت بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن. بۇنىڭدىن بىر يىل ئىلگىرى مەزكۇر گېزىتنىڭ مۇشتەرىلەر سانى ئون ئالتە مىڭ ئۈچ يۈز يىگىرمىگە يەتكەن ئىدى. بۇ يىل، يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بولسا، مەزكۇر گېزىت مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا، ئۇلارنىڭ سانى يىگىرمە مىڭدىن ئاشقان. يىرشات ئەسمەتوف مۇنداق دېدى.
ئۇ قازاقىستاندىكى ئەڭ كۆپ تارىلىدىغان گېزىت-ژۇرناللارنىڭ ئالدىنقى قاتارىغا كىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن گېزىتىمىزغا بىزلا ئەمەس، باشقا مىللەتلەرمۇ قازاقىستان ھۆكۈمىتىمۇ ئالاھىدە ھۆرمەت بىلەن قارايدۇ. ئەمدى گېزىتىمىزنىڭ تارىلىمىنىڭ كۆپىيىشىدە، مەسىلەن، مۇشۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ روھىغا رەھمەت ئېيتىمە، قوللاپ-قۇۋۋەتلىشىگە رەھمەت دېيدىمە، جانكۆيەرلىرىمىزگە كەلسەك، جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنومەدەنىيەت مەركىزى، ئەلۋەتتە، بىرىنچى نۆۋەتتە، شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇنىڭ جاي-جايدىكى شۆبىلىرى، يىگىت باشلىرى، خانىم-قىزلار ۋە شتاب ئەزالىرى، فوندلار ھەممىسى ياردەم قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. گېزىتىمىزنىڭ ئەمدى كېيىنكى يىللاردا ئېغىر ۋەزىيەتلەرگە، ئېغىر كاساتلىق يىللارغا، ئىقتىسادىي جەھەتتىن مۇرەككەپ دەۋرگە توغرا كەلگەچكە، گېزىتىمىزنىڭ تارىلىمىنى كۆتۈرۈش مەقسىتىدە بىرئاز ئىشلارنى قىلىۋاتىمىز. بۇنىڭمۇ نەتىجىسى يامان ئەمەس.
يېرشات ئەسمەتوف تۇران دۇنياسى جەمئىيەتلىك فوندىنىڭ مۇدىرى كارلىن مەخپىروفنىڭ گېزىت يېنىدا مەخسۇس مۇشتەرى توپلاش شتابى قۇرۇش تەكلىپىنى بەرگەندە دەررۇ بۇنى قوللىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە قازاقىستان بويىچە يەتمىشتىن ئوشۇق شتاب شۆبىلىرىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.
بۇ ھەرىكىتىمىزمۇ ئوڭ نەتىجە بەردى. يەنى بىزنىڭ بۇرۇنقى جانكۆيەرلىرىمىزنىڭ قاتارىغا يەنىمۇ ئادەملەر قوشۇلۇپ، بىزنىڭ گېزىتىمىزنىڭ تىراژى دۇنيانى ۋەھىمىگە سالغان تاجسىمان ۋىرۇس پاندېمىيەسى دەۋرىدە مىسلى كۆرۈلمىگەن كۆرسەتكۈچكە يەنى ئون ئالتە مىڭ دانىغا يەتتى. ھە شۇنىڭدىن بېرى مانا قىزغىن ئىشلەپ كېلىۋاتىمىز، ھە مانا بىيىل بولسا يەنە شۇ بىزنىڭ جانكۆيەرلىرىمىزنىڭ كۈچى بىلەن گېزىتىمىزنىڭ سانى يىگىرمە مىڭدىن ئاشتى. بۇ دېمەك بىزنىڭ خەلقىمىزنىڭ ئابرۇيى، مىللىتىمىزنىڭ، گېزىتىمىزنىڭ ئابرۇيى دەپ چۈشىنىمە، شۇنى بىزنىڭ كۆپلىگەن جانكۆيەرلىرىمىز مانا بۈگۈنكى كۈنلۈكتە تەبرىكلەۋاتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، جاي-جايلاردىكى بارلىق جانكۆيەرلىرىمىزگە چىن قەلبىمدىن رەھمەت ئېيتماقچىمەن. ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىنىڭ بۇ يىل چىققان تۇنجى سانىدا ئېلان قىلىنغان يېڭى يىلنى يىگىرمە مىڭدىن ئوشۇق مۇشتەرى بىلەن باشلىدۇق ناملىق ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن، بۇنىڭدىن سەككىز يىل ئىلگىرى جۇمھۇرىيەتلىك ئۇيغۇر ئېتنومەدەنىيەت مەركىزى قارمىقىدىكى يىگىت باشلىرى كېڭىشىگە رەھبەرلىك قىلغان مەرھۇم ئابدۇرېشىت مەخسۇتوف گېزىتىمىز ئارقىلىق سەپداشلىرىغا، كېلەچەكتە ئۇيغۇر ئاۋازى مۇشتەرىلىرىنىڭ سانىنى يىگىرمە مىڭغا يەتكۈزىمىز دېگەن شوئار بىلەن مۇراجىئەت قىلغان ئىدى. باش يىگىت بېشىنىڭ بۇ مۇراجىئىتىنى مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ جاي-جايلاردىكى شۆبىلىرى، يۇرت ئاتىلىرى بولغان مەدەنىيىتىمىز جانكۆيەرلىرى، خانىم-قىزلار، ياشلار بىر ئېغىزدىن قوللاپ-قۇۋۋەتلىدى. شۇ بىر يىللىرى ئون بىر مىڭغا چۈشۈپ قالغان ئوقۇرمەنلىرىمىز سانىنى بىردىن يىگىرمە مىڭغا كۆتۈرۈش قىيىن گەپ ئىدى. شۇنىڭغا قارىماي كۆپ ماڭدۇق، ئىزدەندۇق، ئۆگەندۇق. مۇشۇنداق بىر پەيتتە جەمئىيەتلىك ئىشلاردا كۆپ تەجرىبىگە ئىگە گېزىتىمىز جانكۆيەرى، تۇران دۇنياسى جەمئىيەتلىك فوندىنىڭ مۇدىرى كارلىن مەخپىروف گېزىتىمىز يېنىدا مۇشتەرى توپلاش شتابىنى قۇرۇش تەكلىپىنى بەردى. ماقالىدە ئېيتىلىشىچە، ئۆملۈكنىڭ، بىرلىكنىڭ نەتىجىسىدە ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى يېڭى يىلنىڭ دەسلەپكى سەھىپىسىنى يىگىرمە مىڭدىن ئوشۇق مۇشتەرىلىرى بىلەن باشلىغان. يىرشات ئەسمەتوف مۇستەقىل قازاقىستاندا نوپۇزلۇق گېزىتلەرنىڭ بىرىگە ئايلانغان، ئۇيغۇرلارنىڭ سۆيۈملۈك گېزىتى ھېسابلانغان ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى تارىخىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز ئون سەككىزىنچى يىلى چىققان سادايى تارانچى گېزىتى بىلەن چەمبەرچاس باغلانغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ گېزىتكە ھەر يىللاردا مەھەممەت ئەزىزوف، ئەخمەتجان مەمەتوف، ئابدۇللام مەشۈروف، تۇرداخۇن نەزەروف، يولداش ئازاماتوف، مۇختەرجان جۇمارغا ئوخشاش تالانتلىق ژۇرنالىستلارنىڭ، كۆرنەكلىك شەخسلەرنىڭ باشقۇرغانلىقىنى بايان قىلدى. يىرشات ئەسمەتوف بۇ گېزىتنى ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان باشقۇرۇۋاتقانلىقىنى ھەم بۇ جەھەتتە گېزىتنىڭ مەزمۇن ۋە شەكىل جەھەتتىن يېڭىلىنىپ، ئوقۇرمەنلەر ئالدىدا چوڭ ھۆرمەت قازانغانلىقىنى ئېيتتى. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، ئۇيغۇر ئاۋازىغا مۇشتەرى توپلاشتا، بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئېلىگە چېگرىداش بولغان ھازىر يەتسۇ ۋىلايىتى تەركىبىگە كىرىدىغان پانفىلوف ناھىيەسىنىڭ يۇرت جامائەت ۋە ئاكتىپلىرى ئالاھىدە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەنىكەن. يەتسۇ ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر مەدەنىيەت مەركىزىنىڭ رەئىسى، پانفىلوف ناھىيەلىك ئۇيغۇر ئاۋازى مۇشتەرىلىرىنى توپلاش شتابىنىڭ باشلىقى تۇرغانجان زايىت ئەپەندى مۇنداق دېدى. بىزنىڭ پانفىلوف ناھىيەسىدىكى ئاكتىپ لار ۋە ژۇت جامائەتچىلىك ھەر ژىلقىدەك بىزنىڭ مىللىي مەتبۇئاتلىرىمىز، ئۇيغۇر ئاۋازى، ئازىيە بۈگۈن، ئىلى ۋادىسى گېزىتلىرىگە مۇشتەرى توپلاشتا ئالاھىدە پائالىيەتچانلىق كۆرسەتتى. بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتىگە بۇ ژىل مۇشتەرىلەر سانىنى ژىگىرمە مىڭغا يەتكۈزۈش تەشەببۇسى ئاھالى ئارىسىدا زور ئىنكاس قوزغىدى.

مەركەزنىڭ باشقارما ئەزالىرى ھەر بىر يېزىغا بېرىپ خەلققە مۇراجىئەت قىلدى ۋە ئانا تىلىمىز، مىللىي مەتبۇئاتىمىز، مەدەنىيىتىمىز توغرىلىق تەشۋىقات ئىشلىرىنى توختىماي ئېلىپ باردى. شۇنىڭ ئارقىسىدا بىزنىڭ ناھىيەمىزدىكى مۇشتەرىلەر سانى بۇ ژىلى ئۆتكەن ژىلغا سېلىشتۇرغاندا يۈزدىن ئاشتى. نەتىجىدە بىزنىڭ ناھىيە جۇمھۇرىيەت بويىچە ئالدىنقى ئورۇننى ئىگىلىدى. ئۇيغۇر ئاۋازى مۇشتەرىلەر سانىنىڭ ئۆسۈشى پۈتكۈل خەلقىمىزنىڭ خۇشاللىقى دەپ ئويلايمەن. ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئەڭ چوڭ ناھىيەلىرىنىڭ بىرى ئەمگەكچى قازاق ناھىيەسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز ئەنە شۇ ناھىيەنىڭ ئۇيغۇر ئېتنو مەدەنىيەت مەركىزى رەئىسىنىڭ ئورۇنباسارى نۇرجامال ھەسەنوۋا خانىم بىلەن ئالاقىلىشىپ، ئۇ رەھبەرلىك قىلىۋاتقان چېلەك رايونىدىكى ئەھۋال بىلەن تونۇشتۇق. نۇرجامال ھەسەنوۋا بۇ تەۋەدىكى بارلىق يۇرتلاردا مۇشتەرى توپلاش ئىشلىرىنىڭ ئالاھىدە جاۋابكارلىق بىلەن يۈرگۈزۈلگەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.

خانىم-قىزلىرىمىز ۋە يىگىت باشلىرى بىلەن بىرلىكتە ئىچىۋاتقان چېيىنى قويۇپ، سوغلارغا قارىماستىن ئۆيمۇ-ئۆي يۈرۈپ، تومۇرىدا ئۇيغۇرنىڭ قېنى ئاققان مىللىي غۇرۇرى پۈتۈن خەلقىمىز ئارقىسىدا ھەر يىلدىكى مۇشتەرىلەر سانىغا قارىغاندا ئارتۇقى بىلەن يېزىپ چىقتى. يىگىت باشلىرى ۋە خانىم-قىزلىرىمىز قوشۇمچە گېزىتىمىز ئازىيە بۈگۈن گېزىتىمىزنىڭ مۇشۇ ئىككى يىلدىن بېرى بىزنىڭ ناھىيەمىزگە يېڭىدىن قەدەم تەشرىپ قىلغان ئىلى ۋادىسى گېزىتلىرىمىزنىڭ سانىنىڭ كۆپىيىشىگىمۇ ئۆزلىرىنىڭ بىر كىشىلىك ھەسسىسىنى قوشتى.
نۇرجامال ھەسەنوۋا ھەر ئۈچ گېزىتكە مۇشتەرى توپلاشنى بۇ قېتىم ئارتۇقى بىلەن ئورۇنلىغانلىقىنى، ھامىيلارنىڭ بولسا گېزىتكە يېزىلىش مۇمكىنچىلىكى يوق ئائىلىلەرگە، مەجرۇھ ئىنسانلارغا، مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا، كۆپ بالىلىق ئائىلىلەرگە ياردەم قولىنى سوزغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. لىدى. ئۇ يەنە بۇ جەھەتتە ئوقۇرمەنلەرنىڭ گېزىت ھەققىدىكى ئىلتىماس تىلەكلىرىنى، مىننەتدارلىقىنى گېزىت رەھبەرلىكىگە يەتكۈزگەنلىكىنى ئېيتتى. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان قازاق شائىرى، تەرجىمان، قازاقىستان يازغۇچىلار ۋە ژۇرنالىستلار ئىتتىپاقلىرىنىڭ ئەزاسى دەۋلەتبېك بايتۇرسۇن ئۇلى ئەپەندى مۇنداق دېدى.

شۇنىڭ ئۈچ يۈز مىڭغا يېقىنى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ۋەكىللىرى. شۇ قانداش، تېگىمىز بىر تۈركىي ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ ئىجتىمائىي ئاۋازى، ئۇيغۇر ئاۋازى گېزىتى بۇ يىل يىگىرمە مىڭدىن ئېشىپتۇ. بۇ ئەلۋەتتە ياخشى كۆرسەتكۈچ. بۈگۈنكى كۈندە پۈتكۈل ئالەم ئىجتىمائىي تورغا، تېلېفونغا كىرىپ كەتكەن پەيتتە قەغەزدىن ئوقۇيدىغان دۇنيانىڭ تىراژىنىڭ يىگىرمە مىڭغا يېتىشى چوڭ ئۇتۇق. بۇ گېزىت تە مېنىڭ ئەسەرلىرىم ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنىپ ئېلان قىلىنىپ تۇرىدۇ. مەن ھەققىدە ماتېرىياللارمۇ بېرىلدى. ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلىرى مېنى مۇشۇ گېزىت ئارقىلىق تونۇدى. بۇ ئىككى خەلق، قازاق ۋە ئۇيغۇرنىڭ دوستلۇقىغا، ھەمكارلىقىغا، بىرلىكىگە، دۆلىتىمىزگە خىزمەت قىلىۋاتقان بىردىن بىر نەشر. مەن گېزىتنى تىراژىنىڭ يىگىرمە مىڭدىن ئېشىشى بىلەن تەبرىكلەيمەن. قازاق ئۇيغۇر تۈركىي خەلقلىرىنىڭ بىرلىكى، ھەمكارلىقى بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇستەھكەملەنسۇن. مەلۇم بولۇشىچە، ھازىر قازاقىستاندا يۇقىرىدا ئاتالغان نەشرلەردىن تاشقىرى يەنە ئۇيغۇر تىلىدا ئىجادكار، ئىنتىزار، غۇنچە ژۇرناللىرى چىقىدىكەن. ئۇلار ئۆزلىرىنى ئۆزلىرى تەمىنلىسە، ئىككىنچى تەرەپتىن بەزىدە ئاھالە ۋە ھامىيلارنىڭ ماددىي قوللاپ-قۇۋۋەتلىشىگە ئېرىشىدىكەن. ئۇلاردا ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تىلى، مەدەنىيىتى، تارىخى، ئەدەبىياتى ھەققىدە مەلۇماتلار داۋاملىق ئېلان قىلىپ تۇرماقتا.

ئۇنىڭ قەشقەر ئوپالدىكى قەبرىسىنىڭمۇ گۇمانلىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئۇنداقتا خىتاي ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىدا ئۇيغۇرلارنىڭ ئون بىرىنچى ئەسىردىكى بۈيۈك ئالىمى مەھمۇد قەشقىرىنىڭ ئۇيغۇرلار بىلەن بولغان بېغىنى ئۈزۈۋېتەلەمدۇ بۇ ھەقتىكى مۇلاھىزىلەرگە قىزىقساڭلار تۆۋەندە گېرمانىيىدە تۇرۇشلۇق ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى ئوبزورىغا دىققەت بەرگەيسىلەر ئەسكەرتىش ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ

ئەڭ چوڭ ئورگان يۇنېسكونىڭ بۇ يىلنى بۈيۈك ئۇيغۇر ئالىمى مەھمۇد كاشغىرىنىڭ ئۆلمەس ئەسىرى تۈركىي تىللار دىۋانىغا ئاتىغانلىقى خوش خەۋىرى بولدى پروفېسسور دارخان قىدرالى ئەپەندى بۇ خوش خەۋەرنى ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ئۆزىنىڭ فېيسبوك ھېسابىدىن ئورتاقلاشقان يۇنېسكونىڭ مەھمۇد كاشغىرىنىڭ مەشھۇر ئەسىرى تۈركىي تىللار دىۋانى يېزىلىپ تاماملانغانلىقىنىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن چىقارغان بۇ خوش خەۋىرىگە دارخان قىدرالى ئەپەندى ئۆزىنىڭ قەشقەر ئوپالدىكى مەھمۇد كاشغىرى قەبرىسى ئالدىدا چۈشكەن بىر پارچە سۈرىتىنى قىستۇرما قىلىپ بەرگەن. يۇنېسكونىڭ ئىككى مىڭ سەككىزىنچى يىلنى مەھمۇد كاشغىرى يىلى دەپ ئاتىغاندىن كېيىن بۇ يىلنى يەنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلنى مەھمۇد كاشغىرىنىڭ ئالەمشۇمۇل ئەسىرى تۈركىي تىللار دىۋانى يىلى دەپ ئاتىغانلىقى پۈتكۈل تۈرك دۇنياسىنى چەكسىز سۆيۈندۈردى ھەر بىر قېتىم مەھمۇد كاشغىرىنىڭ ئىسمىنى ۋە ئۇنىڭ ئۆلمەس ئەسىرىنىڭ نامىنى ئاڭلىغىنىمىزدا ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ ئايرىلماس زىننىتى ھەم قىممىتى بولغان قەدىمىي قەشقەر شۇنداقلا قەشقەرنىڭ ئەڭ ھاۋالىق ۋە گۈزەل بوستانلىقى ئوپالنىڭ قوينىدىن ئورۇن ئالغان ئالىمنىڭ مازىرى كۆز ئالدىمىزغا كېلىدۇ شۇڭا پروفېسسور قىدرالى ئەپەندىنىڭ بۇ خوش خەۋەرگە ئالىمنىڭ قەبرىسى ئالدىدا تارتىلغان سۈرىتىنى قوشۇپ قويۇشىمۇ دەل شۇ خىل سۆيۈنۈشنىڭ سەۋەبىدىن بولسا كېرەك ئالىمنىڭ ئۆلمەس ئەسىرى تۈركىي تىللار دىۋانىنىڭ بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلى ئەسلى نۇسخىدىن دەمەشقلىق خەتتات مۇھەممەد سەۋائى تەرىپىدىن كۆچۈرۈلگەن قوليازما نۇسخىسى بۇ ئەسەرنىڭ ھازىرغىچە بايقالغان بىردىنبىر قوليازما نۇسخىسىدۇر بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون تۆتىنچى يىلى ئالى ئەمىرى تەرىپىدىن سېتىۋېلىنغان بۇ قىممەتلىك ئەسەر ئۆتكەن يىلغىچە ئىستانبۇل مىللەت كۇتۇپخانىسىدا ساقلىنىپ كېلىنگەنىدى

ئىككى مىڭىنچى يىلدىن بۇيان مەھمۇد كاشغىرىنىڭ ئانا يۇرتىدىكى مازىرىمۇ تۈركىيە ۋە باشقا تۈركىي دۆلەتلەردىن كەلگەن ئالىملار ھەم سىياسەتچىلەرنىڭ ئالاھىدە زىيارەت قىلىدىغان يېرىگە ئايلاندى ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى تۈركىيەنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى دۆلەت مىنىستىرى ۋە مۇئاۋىن پرېزىدېنتى دۆلەت باغچىلى شەخسەن ئۆزى ئوپالغا كېلىپ ئالىمنىڭ مازىرىنى زىيارەت قىلدى

ئۇلار ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ كاتتىباشلىرىدىن جاڭ چۈنشەن ۋە نۇر بەكرىلەر بىلەن كۆرۈشكىنىدە قېرىنداشلىرىمىز سىزلەرگە ئامانەت دېيىشنى ئۇنتۇمىدى شۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشتا ئەردوغان ھەتتا ھەزرىتى موللام مازىرىنى تۈركىيەنىڭ مەبلەغ چىقىرىپ رېمونت قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى كېيىنكى ئالتە يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان، يەنى ئۇيغۇر دىيارىدا خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى باشلانغاندىن كېيىن، تۈركىيە ۋە باشقا تۈركىي دۆلەتلەردە بۈيۈك ئالىم مەھمۇد كاشغىرىنىڭ مەشھۇر ئەسىرىنىڭ نامىنى داۋاملىق تىلغا ئېلىپ، قىممىتىنى مۆلچەرلەش ئادىتى داۋاملاشقان بولسىمۇ، لېكىن ئالىمنىڭ ئانا يۇرتىدىكى مازىرىنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە ئاڭلىغان، بىلگەنلىرىمىز ناھايىتى ئاز بولدى. كۆڭۈللەرنى غەش قىلىدىغان خەۋەرلەردىن بىرى، ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئوپالدىكى مەھمۇد كاشغىرى مازىرىدىن ئورۇن ئالغان ئالىمنىڭ زور ھەيكىلىنى چېقىۋەتكەنلىكى ئىدى. ھالبۇكى، ئىلگىرى تۈرك دۇنياسىنىڭ بۇ مەشھۇر ئالىمىغا ئاتاپ، ھەر يىلى خەلقئارالىق مۇھاكىمە يىغىنلىرىنى ئۆتكۈزۈشكە ئادەتلەنگەن تۈركىيە ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك دۆلەتلىرىدىكى ئۇنىۋېرسىتېتلار، ھەم تەتقىقات ئورۇنلىرى مەھمۇد كاشغىرىنىڭ ئانا يۇرتى قەشقەر ئوپالدىكى ھەيكىلىنىڭ چېقىۋېتىلگەنلىكىگە ھېچقانداق ئىنكاس قايتۇرمىدى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى كۆزلىگەن ھەرقايسى تۈرك دۆلەتلىرى ھۆكۈمەتلىرى بۇ مەسىلىدە سۈكۈت قىلدى ئۇلار مەھمۇد كاشغىرى ۋە ئۇنىڭ ئۆلمەس ئەسىرى ھەققىدىكى خاتىرىلەش پائالىيەتلىرىنى پەقەتلا ئۆز دۆلەتلىرى تەۋەسىدە ئېلىپ باردى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا تۈركىيە مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتى ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتى ئۆزبېكىستان تاشكەنت دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتى شۇنداقلا تۈرك كېڭىشىنىڭ قوللىشى ۋە ئىستانبۇل ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ساھىبخانلىقىدا مەھمۇد كاشغىرىنىڭ ئىلمىي مىراسى ۋە ئۇنىڭ تۈركولوگىيە تەرەققىياتىدىكى رولى دېگەن تېمىدا خەلقئارالىق يىغىن ئورۇنلاشتۇردى ئۆتكەن يىلى سەككىزىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقئارا تۈرك مەدەنىيىتى تەشكىلاتى بىلەن قىرغىزىستان ئىسسىقكۆل ئۇنىۋېرسىتېتى بىرلىكتە خەلقئارالىق يىغىن ئۇيۇشتۇردى مەھمۇد كاشغىرى ۋە ئۇ قالدۇرۇپ كەتكەن دۇنيا مەدەنىيەت مىراسى دېگەن تېمىدىكى بۇ يىغىن ئاخىرىدا يىغىن ئىشتىراكچىلىرى ئالىمنىڭ ئاتىسىنىڭ يۇرتى بارسقان شەھىرىنى زىيارەت قىلدى ئۇلارنىڭ دىۋاندا مەھمۇدنىڭ ئاتىسىنىڭ يۇرتى دەپ تىلغا ئېلىنغان بۇ تارىخىي ماكانغا ئالىمنىڭ ھەيكىلىنى تىكلەش ۋە بىر مۇزېي ئىنشا قىلىش قاتارلىق لايىھەلەر ھەققىدە مەسلىھەتلەشكەنلىكى مەلۇم بۇ يىغىندا يەنە تۈركىي تىللار دىۋانى يېزىلغانلىقىنىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان ئەسلەش ۋە تەبرىكلەش پائالىيەتلىرى ئۈچۈن يۇنېسكوغا ئىلتىماس قىلىنغانلىقى تىلغا ئېلىنغان قەشقەر كونا شەھەر ناھىيىسىنىڭ ئوپال كەنتىدىكى ھەزرىتى موللام مازىرىنىڭ تۈركىي تىللار دىۋانىنىڭ مۇئەللىپى مەھمۇد كاشغىرىنىڭ مازىرى ئىكەنلىكى بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئۈچىنچى يىلى ئېنىقلانغاندىن بۇيان بۇ مازار ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھاياتى بىلەن چەمبەرچەس باغلىنىپ كەتتى ئۇلۇغ ئالىمغا يۇنېسكو ۋە ھەرقايسى تۈركىي دۆلەتلەر كۆرسىتىۋاتقان ھۆرمەت شۇنداقلا ئۇنىڭ بىزگە مەڭگۈلۈك مىراس قىلىپ قالدۇرۇپ كەتكەن ئەسىرىگە نىسبەتەن ئىپادىلىنىۋاتقان قايىللىق ئەلۋەتتە ئالىمنىڭ يۇرتدىشى ۋە مىللەتدىشى بولغان ھەر بىر ئۇيغۇرغا ئىشەنچ جاسارەت ۋە پەخىرلىنىش تۇيغۇسى ئاتا قىلىدىغان بىر قوزغاتقۇچ كۈچتۇر بۇ قېتىممۇ يۇنېسكونىڭ مەشھۇر ئالىمغا كۆرسەتكەن ھۆرمىتى ھەر بىر ئۇيغۇرغا تەبىئىي ھالدا ئالىمنىڭ مازىرىنى ئەسلەتتى ئۇلار ئۆتكەن يەتتە يىل ئىچىدە يۈز بەرگەن مازار بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىشلارنى بىلىشكە ئالدىرىدى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان خىتاي تور بەتلىرى ۋە تاراتقۇلىرىدا بىرەر كىشىنىڭ مەھمۇد كاشغىرى مازىرىنى زىيارەت قىلغانلىقى ھەققىدە بىرەر ئۇچۇر ياكى مەلۇمات ئۇچرىمايدۇ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقلىرىنى يوشۇرۇشتا خىتايغا يانتاياق بولۇۋاتقان ئىسلام ئەللىرىدىن تەكلىپ قىلىنغان ئاتالمىش زىيارەتچى ۋە ئېكسكورسىيە ئۆمەكلىرى ئىچىدە مەھمۇد كاشغەرىنىڭ ئوپالدىكى مازىرىنى زىيارەت قىلغانلاردىن بىرسىمۇ يوق ئىسلام دۇنياسى ۋە تۈرك دۇنياسىنىڭ مەدەنىيەت تارىخىغا بۈيۈك ھەسسە قوشقان مەھمۇد كاشغەرىنىڭ ئوپالدىكى قەبرىسى ئورنىغا ئۇلارنىڭ خىتاينىڭ تارىخىدىكى مۇستەملىكىچىلىك قارا نىيىتىگە سىمۋول قىلىنغان ئاتالمىش جاڭ چيەن بەن چاۋ دېگەندەك ساختا تارىخىي قەھرىمانلىرىنىڭ ھەيكەللىرىنى تاۋاپ قىلغانلىقى مەلۇم ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن كېيىن ئوپالدىكى مەھمۇد كاشغەرى مازىرىنىڭ دەرۋازىسىغا ئورنىتىلغان تاختايدىكى مەملىكەت بويىچە مۇھاپىزەت قىلىنىدىغان مەدەنىيەت يادىكارلىق ئورنى مەھمۇد كاشغەرى مازىرى دېگەن خەتلەر ئۆچۈرۈۋېتىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا خىتايچە ۋە ئۇيغۇرچە قىلىپ ئوپال باغچىسى دېگەن يېڭى ئىسىم يېزىپ قويۇلغان مازار دەرۋازىسىدىن كىرگەندىن كېيىن دىققىتىمىزنى تارتىدىغان تۆت مېتىر ئېگىزلىكتىكى مەھمۇد كاشغەرى ھەيكىلىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى چېقىلىپ تۈزلىۋېتىلگەنلىكى مەلۇم ئۇنىڭدىن كېيىن سول تەرەپتىكى ئېگىزلىكتىن كۆتۈرۈلگەندە ئالدىمىزدا كۆرۈنىدىغان ئابدۇرېھىم نىزارى قۇتلۇق شەۋقى ۋە باشقا بىر قاتار تارىخىي شەخسلەرنىڭ قەبرىلىرى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇچرايدىغان تارىخىي ھاي ھاي تېرەك پەلەمپەي بىلەن يۇقىرى كۆتۈرۈلگەن چېغىمىزدا كۆرۈنىدىغان ئاق رەڭلىك نەقىشلىك قۇببەلىك چىرايلىق دەرۋازا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن ئايرىم ھۇجرا ئىچىدىكى ئالىمنىڭ مەخمەل يېپىلغان مەقبەرىسىنىڭ نېمە بولۇپ كەتكەنلىكى ھەققىدە ھېچقانداق مەلۇمات يوق دەرۋازا ئالدىدىكى تاختايدىن ئۆچۈرۈۋېتىلگەن مازارنىڭ ئىسمى كىشىنى ئالىمنىڭ قەبرىسى چېقىۋېتىلگەندىمۇ دېگەن ئەندىشىگە سالىدۇ مازارغا تەۋە چىرايلىق مەسچىت مازار تەۋەلىكىدىكى يېڭى سېلىنغان مۇزېيلارنىڭ قانداق ئەھۋالدا ئىكەنلىكى ھەققىدە بىر ئۇچۇر تېپىش ھازىرچە مۇمكىن ئەمەس ئەپسۇسكى بىز ئىزدىگەن ئۇچۇرلار ئورنىدا خىتاينىڭ تور ۋە تاراتقۇلىرىنى ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىگە قارشى يېزىلغان يازمىلار قاپلاپ كەتكەن بۇلارنىڭ ئىچىدە مەھمۇد كاشغەرى ئۇنىڭ مەشھۇر ئەسىرى تۈركىي تىللار دىۋانى ۋە ھەتتا ئۇنىڭ ئوپالدىكى قەبرىسىنىڭ ساختا ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئاتالمىش خىتاي تەتقىقاتچىسى گاۋبونىڭ ماقالىسى ئالاھىدە دىققىتىمىزنى تارتىدۇ

ئۇ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى مەزكۇر ئۇنىۋېرسىتېت ئىلمىي ژۇرنىلىنىڭ بىرىنچى سانىدا ئېلان قىلغان تۈركىي تىللار دىۋانىنىڭ ئاپتورى ۋە ئۇنىڭ مازىرى ھەققىدىكى گۇمان ۋە ئويلىنىشلار ناملىق مەخسۇس ماقالىنىڭ ئاپتورىدۇر ئۇ بۇ ماقالىسىدا ئالىمنىڭ ئۇيغۇر ئەمەسلىكى تۈركىي تىللار دىۋانىدىكى شېئىر ۋە ماقال تەمسىللەرنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە تەۋە ئەمەسلىكى ھەتتا ئوپالدىكى مازارنىڭمۇ مەھمۇد كاشغەرىنىڭ مازىرى ئەمەسلىكى ھەققىدىكى سىياسىي غەرەزگە تولغان سەپسەتىلەرنى بازارغا سالغان. ئۇنداقتا تەتقىقاتچى تونىغا ئورىنىۋالغان گاۋبو نېمە ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيا ئىلىم ساھەسى ئېتىراپ قىلغان مەھمۇد كاشغىرىنىڭ مىللەت تەۋەلىكى ۋە ئوپالدىكى قەبرىسىنى رەت قىلىدۇ؟ ئۇنىڭ ھېچقانداق پاكىتسىز بۇنداق بىر بىمەنە سەپسەتىنى ھېچ ئۇيالماستىن بازارغا سېلىشىنىڭ ئارقىسىدا قانداق بىر كۈچ مەۋجۇت؟ دەرۋەقە خىتاي ھۆكۈمىتى گاۋبونىڭ بۇ ئاساسسىز گۇمانلىرىغا رەددىيە بېرىدىغان تارىخشۇناس ئەدەبىياتشۇناس تىلشۇناس جەمئىيەتشۇناس ۋە ئىنسانشۇناس ئۇيغۇر ئالىملىرىنىڭ ھەممىسىنى تۈرلۈك بۆھتانلار بىلەن لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە تاشلاپ يوقاتتى خەلق بۇ تېمىدا ئۆزئارا سۆزلىشىشلىرىنىڭمۇ خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى، ھەتتا قولغا ئېلىنىشىغا يېتەرلىك سەۋەب بولىدىغانلىقىنى بىلگەچكە، ھېچكىم ئاتالمىش تەتقىقاتچى گاۋبونىڭ بۇ جۆيلۈشلىرىگە قارشى بىر نەرسە دېيەلمىدى. چەت ئەللەردىكى تۈركولوگلار ۋە ئۇيغۇرشۇناسلارمۇ گاۋبونىڭ بۇ ماقالىسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى ۋە پىلانلىشى بىلەن يېزىلغانلىقىنى بەش قولتەك بىلگەنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئالاھىدە جاۋاب بېرىشكە ئەرزىمەيدۇ، دەپ قارىدى. ھالبۇكى، ئاتالمىش تەتقىقاتچى گاۋبونىڭ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلىدەك ئىلىم نامى بىلەن ئاتالغان بىر ژۇرنالدا دۇنيا ئىلىم ساھەسىنىڭ ئىلىم ئۆلچەملىرى ۋە ئىلمىي ئەخلاقىغا پۈتۈنلەي زىت ھالدا سىياسىي غەرەز بىلەن يېزىپ بازارغا سالغان بۇ قىپقىزىل يالغانلىرىغا تېگىشلىك جاۋاب بېرىلمىسە ياكى ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلىنسا بۇ ئىلىمگە قىلىنغان ھاقارەت ۋە خىتاي رېژىمى ئالدىدىكى ئىلمىي ئاجىزلىق بولۇپ قالىدۇ خالاس شۇڭا بىز كېيىنكى ئوبزورىمىزدا گاۋبونىڭ كىملىكى ئۇنىڭ يالغان تارىخ ۋە نەزەرىيە ئويدۇرۇپ چىقىرىپ مەھمۇد كاشغىرىنىڭ مىللىتى ئەسىرى مازىرى شۇ جۈملىدىن ئۇنىڭ ئۇيغۇر خەلقىگە ھۇجۇم قىلىپ يېزىۋاتقان ساختا ماقالىلىرىنىڭ ماھىيىتى ئۈستىدە ئېلىپ بارغان مۇلاھىزىلىرىمىزنى ئورتاقلاشماقچىمىز

شەرقىي تۈركىستاننىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردىكى مىللىي مۇجادىلە تارىخىدا بىر ئىنقىلابچى، بىر قوماندان، بىر مۇدەررىس، بىر تارىخچى ۋە بىر سىياسىي كۈرەشچى سۈپىتىدە تونۇلغان مۇھەممەد ئەمىن بۇغرانىڭ باشقىلار ئانچە دىققەت قىلىپ كەتمىگەن يەنە بىر ئالاھىدە ئەدەبىي كىشىلىكى مەۋجۇتكى، ئۇ بولسىمۇ دەل ئۇنىڭ بارلىقىنى ۋەتىنىگە تەسەددۇق ئەيلىگەن شائىرلىق دۇنياسىدۇر. دەرۋەقە، بۇغرا شېئىرىيىتىنىڭ ۋەتەن ۋە يۇرت سۆيگۈسى بىلەن تولغان تۇنجى پەسلىنى ئۇنىڭ ئافغانىستاندىكى بىرىنچى ھىجرەت يىللىرى شەكىللەندۈرگەن بولسا، ۋەتەنگە قايتىشقا بولغان ئوتتەك ھېس-تۇيغۇلىرى ۋە يالقۇنلۇق ئىستەكلىرى بىلەن يۇغۇرۇلغان ئىككىنچى پەسلىنى ئۇنىڭ خىتاي مەركىزىدىكى سىياسىي مۇساپىرلىق يىللىرى ھاسىل قىلغان ئىدى. بۇغرا مەدرىس مائارىپى كۆرگەن، شۇنداقلا كىلاسسىك تۈركىي شېئىرىيىتىنىڭ بەدىئىي جەۋھەرلىرىگە تويۇنغان بىر شائىر بولۇشىغا قارىماي، دەسلەپ ئافغانىستاندا، كېيىنچە خىتاينىڭ ئۇرۇش مەزگىلىدىكى ۋاقىتلىق پايتەختى چۇڭچىڭدا يازغان شېئىرلىرىنى خېلى زور دەرىجىدە ھازىرقى زامان ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭ ئاممىباب ئۇسلۇبىغا ماسلاشتۇرۇشقا تىرىشقان ئىدى. شائىر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت بۇغرا شېئىرىيىتىنىڭ كىلاسسىك تۈركىي شېئىرىيىتىدىن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر شېئىرىيىتىگە ئۆتۈش مەزگىلىدىكى ئۆتكۈنچى دەۋرگە ۋەكىللىك قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا چوڭچىڭغا كەلگەندىن كېيىن ئىزچىل ئۆزىنىڭ شېئىرىي ئىجادىيىتىنى توختىتىپ قويمىغان. ئۇ يەردىمۇ نۇرغۇن شېئىرلارنى يازغان. بۇ دەۋر ئۇيغۇر شېئىرىيىتى كلاسسىك شېئىرىيەتتىن يېڭى دەۋر شېئىرىيىتىگە ئۆتۈۋاتقان بىر ئۆتكۈنچى زامان بولغانلىقى ئۈچۈن مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانىڭ شېئىرىي ئۇسلۇبىدىمۇ، شېئىر ئالاھىدىلىكىدىمۇ مۇشۇ زامانغا لايىق بولغان تىل ئىشلىتىش سەنئىتى، ئىپادىلەش سەنئىتى ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان.
بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللاردىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلابى مەغلۇپ بولغاندىن كېيىن، بىرىنچى ھىجرەتنىڭ ئۇزۇن مەزگىللىك ئازابلىق يىللىرىنى ياشىغان بۇغرا مۇساپىرەتتىكى سىياسىي كۈرەش قايناملىرىدىمۇ، ئانا يۇرتنىڭ يىراق ئۆتمۈشىگە تۇتاشقان تارىخچىلىق ئىزدىنىشلىرىدىمۇ، شۇنداقلا غۇربەتتىكى شېئىرىي ئىجادىيەتلىرىنىڭ ئانا تېمىسىنىمۇ ۋەتەن تېمىسىغا مەھكەم باغلىغان ئىدى. شۇڭىمۇ پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ۋەتەن تېمىسىنىڭ بۇغرا شېئىرىيىتىنىڭ ئەزەلىي ۋە ئەبەدىي تېمىسى بولغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتىدۇ.
مۇھەممەتئىمىن بۇغرا مەيلى ئافغانىستاندا تۇرغان مەزگىلىدە بولسۇن، مەيلى چۇڭچىڭ ۋە نەنجىڭدا تۇرغان مەزگىلىدە بولسۇن، ئۆزىنىڭ تەرىپلىگۈسىز ۋەتەن ھەسرىتىنى شېئىرلىرىدا ئەكس ئەتتۈرۈشكە تىرىشقان. ئۇنىڭ شېئىرلىرىدا ۋەتەنپەرۋەرلىك تېمىسى گەۋدىلىك بولغان. مەسىلەن، ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى چۇڭچىڭدا يازغان شىڭ شىڭ شا ناملىق شېئىرىدا مۇنداق دېيىلگەن، قاچان بىزگە ئاچىلۇر ئۇشبۇ قارا چېگرا؟ قاچان كۈلۈپ ئوينايمىز ئۇشبۇ گۈزەل يۇرت ئارا. قاچان ئويناپ كۈلەرمىز ئىلى يايلاق تاغىدا. قاچان سورۇن تۈزەرمىز جەننەت خوتەن باغىدا. قاچان كۆزگە سۈرۈلۈر تۇرپان كۇچا تۇپراقى. قاچان بولۇر ئورنىمىز ياركەنت كاشغەر كويلارى. بۇ شېئىردا بۇغرا ئانا يۇرتىغا بولغان چوڭقۇر سېغىنىش ھېسسىياتى بىلەن بىرگە ۋەتەننىڭ ئەركىنلىكىگە بولغان ئارزۇسىنى ئەكس ئەتتۈرگەن. بۇغرا ئافغانىستاندا تۇرۇۋاتقان يىللىرىدە يازغان ۋەتەن ھەققىدىكى شېئىرلىرىدا ئۆزىنى ئانا ۋەتىنىدىن ئايرىپ تۇرغان پامىر ۋە ھىمالايا تاغلىرىغا چېكىل دەپ خىتاب قىلغان بولسا، مىللەتچى خىتاينىڭ ۋاقىتلىق پايتەختى چۇڭچىڭدا تۇرۇۋاتقان مەزگىلدە يازغان شېئىرلىرىدا ئارا يۇلتۇز، يەنى شىڭشىڭشا قورۇلىغا قاراپ، قاچان بىزگە ئاچىلۇر ئۇشبۇ قارا چېگرا دەپ نىدا قىلىدۇ. ئامېرىكادىكى مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇرنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، بۇغرا ۋەتەننى تەرك ئېتىپ، يات ئەللەردە ياشاشقا مەجبۇر بولغان ئاشۇ يىللاردا ۋەتەنسىزلىك، غېرىبلىق، مۇساپىرچىلىق ھەم يۇرت سېغىنچىنىڭ ئىزچىل تۈردە ئۇنىڭ شېئىرىيىتىنىڭ ئانا تېمىسى بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ.
مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندىمنىڭكى بۇ مەزگىلدىكى شېئىر ئىجادىيەتلىرىگە دىققەت قىلغان بولساق، ئۇنىڭدىكى ئانا تېمىنىڭ ئون ئىككى يىلدىن بۇيان ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان غېرىبلىق ۋە ۋەتەنسىزلىكنىڭ دەردى، يۇرتقا بولغان سۆيگۈ، مۇھەببەت، سېغىنىش ۋە ھەسرەت، ئەڭ مۇھىمى ۋەتەنگە ئاياق بېسىشقا بولغان تىنماي ئىنتىلىش، شۇنداقلا بۇنىڭغا نىسبەتەن ئۆزىدىكى چارىسىزلىك ئىكەنلىكىنى بايقايمىز.
پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەتنىڭ تەكىتلىشىچە، بۇغرانىڭ چۇڭچىڭدىكى مەزگىللەردە يازغان ۋەتەن تېمىسىدىكى شېئىرلىرى ئىچىدە يۇرتۇم ناملىق شېئىرى ئالاھىدە ئورۇن تۇتىدىكەن. شۇنداقلا بۇغرانىڭ ۋەتەن تۇپراقلىرىغا بولغان ئەڭ چوڭقۇر مۇھەببىتى ۋە ئوتلۇق ھېسسىياتىنى نامايان قىلغان ئىكەن. ئۇنىڭ ۋەتەن سۆيگۈسى يۇرتۇم ناملىق شېئىرىدا تېخىمۇ روشەن ئەكس ئەتكەن. بۇغرا مۇنداق دەپ يازغان. يۇرتۇم، يۇرتۇم توپراقلارىڭ كۆزىمىزگە سۈرمە بولسۇن. قارا تاشىڭ ئالماس كەبى بوينىمىزغا سالما بولسۇن. چۆلۈڭدەكى تاش ۋە كېسەك بىزگە قىزىل ئالما بولسۇن. بۇدۇشقاقتەك تىكەنلىرى بىزگە تاتلىق ئۈجمە بولسۇن. بۇغرا ۋەتەننى سۆيمىگەن، ۋەتەن ئۈچۈن خىزمەت قىلمىغان، ۋەتەن يولىدا جېنىنى قۇربان قىلمىغان، ۋەتەننىڭ قەدرىنى بىلمىگەن كىشىلەرنى ئىككى پۇتلۇق ھايۋانغا ئوخشاتقان. بۇغرا بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ يازغان، يالاۋاچنىڭ سۆزىچە ۋەتەن سۆيمەك ئىماندۇر، جانى بار ئىنسان ۋەتەن ئۈچۈن قۇرباندۇر. خىزمەت قىلغان ۋەتەنگە ھەقىقەتتە ئىنساندۇر، ۋەتەن قەدرى بىلمىگەن ئىككى پۇتلۇق ھايۋاندۇر.
شائىر ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى بۇغرانىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدىن بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلنىڭ ئاخىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا چۇڭچىڭدا يازغان شېئىرلىرىنىڭ ئاساسلىقى يۇرت ۋە ۋەتەن سۆيگۈسىدىن ئىبارەت بىرلا تېمىغا مەركەزلەشكەنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ.
ھەمدە مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانىڭ بۇ دەۋردىكى شېئىرلىرىنىڭ مەزمۇنىغا قارىساق، ئومۇمەن ئاساسلىق ئىپادىلەيدىغان تېمىسى يۇرت ۋە ۋەتەن سۆيگۈسى. مەسىلەن ئالايلى، شىڭشىڭشا دېگەن شېئىرى، ۋەتەن قايتىش ئۇلۇغ يۇرتۇم دېگەن شېئىرى، يۇرتۇم دېگەن شېئىرى، شۇڭقارىم دېگەن شېئىرى. مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىگە قارىساق، بۇ شېئىرلاردا ئىككى نەرسە بار، يۇرت ۋە ۋەتەن سۆيگۈسى، ۋەتەنگە بولغان ئىنتىلىش، ئۆز ۋەتىنىنى زىيارەت قىلىش ئىستىكى قاتارلىقلار. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى سېنتەبىرنىڭ ئاخىرلىرى نىلقى تاغلىرىدا مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىنىڭ ئوق ئاۋازى ياڭراپ، ئون ئىككىنچى نويابىردا غۇلجادا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى، زۇلمەتتە قالغان ۋەتەننىڭ يىراق بۇرجەكلىرىدە ھۆرلۈك تېڭىنىڭ ئۇپۇق نۇرلىرىنى پارلىتىدۇ. بۇ شۇنداقلا يات تۇپراقلاردا ۋەتەننىڭ ھەسرىتىنى چېكىۋاتقان بۇغرا ئۈچۈنمۇ ئۈمىد قۇياشىنىڭ ئۇپۇق نۇرى بولۇپ قالىدۇ. مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇرنىڭ كۆرسىتىشىچە، بۇغرانىڭ مۇشۇ مەزگىللەردىكى شېئىرلىرىدا ھەقىقەتەنمۇ ۋەتەن ئاسمىنىنى يورۇتۇشقا باشلىغان ئازادلىق تېڭىنىڭ ئۇپۇق نۇرلىرى جىلۋە قىلىشقا باشلىغان.
مەلۇمكى، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى نويابىردا ئىلىدىن باشلانغان شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابى تېزلىكتە دەسلەپكى غەلىبىلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ، بىر مۇستەقىل ھاكىمىيەت، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى غۇلجىدا قۇرۇلدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى غۇلجىدا شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسى قۇرۇلدى ۋە ئۈچ يۆنىلىش بويىچە ئۇرۇش ئېلىپ بېرىپ، غەلىبىسىرى ئالغا ئىلگىرىلەپ، پايتەخت ئۈرۈمچىگە قىستاپ كەلدى. گومىنداڭ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى تاجاۋۇزچى ماھىيىتى، يولسىزلىقى شۇنداقلا سەمىمىيەتسىزلىكىدىن قاتتىق ئۈمىدسىزلەنگەن مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى ئۈچۈن بىردىنبىر ئۈمىد چىرىغى دەل ئىلىدا پارتلىغان شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستاننىڭكى بارلىق جايلىرىغا شىددەت بىلەن كېڭىيىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابى ئىدى. دېمەك، بۇ مەزگىلدە مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى ئايرىلغىنىغا ئون يىلدىن ئاشقان ئانا ۋەتىنىگە قايتىشنىڭكى ئىمكانىيەتلىرىنى، ۋەتەن ئۈچۈن يەنە بىر قېتىم خىزمەت قىلىشنىڭكى پۇرسەتلىرىنى، ئەڭ مۇھىمى ۋەتەننىڭ ئازادلىقىنىڭكى ئۇپۇق نۇرلىرىنى كۆرگەندەك بولغان. شۇنداقلا بۇ ھېسسىياتلار تەبىئىي ھالدا ئۆزىنىڭكى شېئىر ئىجادىيەتلىرىدىمۇ ئۆز ئورنىنى تاپقان دەپ قارايمەن. دەرۋەقە، مۇھەممەت ئەمىن بۇغرا ئۆزىنىڭ سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىئوگرافىك يازمىسىدا، گەرچە ئۇ ئىلى ئىنقىلابىنىڭ ئارقىسىدا سوۋېتلەر ئىتتىپاقىنىڭ كۆلەڭگىسى بارلىقىدىن ئەندىشىلەنگەن بولسىمۇ، ئەمما بۇ ئىنقىلابنىڭ مىللىي ئازادلىق شوئارى بىلەن باشلانغانلىقىدىن چوڭقۇر ئۈمىدلەنگەنلىكىنى يازىدۇ. پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇ مەزگىللەردە بۇغرا شېئىرىيىتىدە كۆرۈلگەن ئۈمىد ئۇچقۇنلىرىنىڭ دەل ئىلى ئىنقىلابىدىن قايناقلانغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.
بۇغرا ئۆزىنىڭ ئەسلىمىسىدە ئىلى ئىنقىلابى ھەققىدە مۇنداق دەپ يازغان، بۇ كۈنلەردە ئىلى ئىنقىلابى كۈچەيمەكتە ئىدى، چىن ئەسكەرلىرى چېكىنمەكتە ۋە ئىنقىلابچىلىرىمىز ئۈرۈمچىگە يۈز ئوتتۇز بەش كىلومېتىر كېلىدىغان ماناسقا كېلىپ ئۈرۈمچىنى تەھدىت ئاستىغا ئالغان ئىدى. بىز بۇ ئىنقىلابنىڭ راۋاجلىنىشىدىن، مىللىتىمىزنىڭ ھەق-ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈشىدىن خۇشاللىنىۋاتقان بولساقمۇ، ئارقىسىدا رۇسلار بولغانلىقتىن كۆپ ئەندىشە قىلماقتا ئىدۇق. بۇ بايانلاردىن بۇغرانىڭ ئىلى ئىنقىلابىغا ئىجابىي قارىغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ، بىراق بۇ ئىنقىلابنىڭ ئارقىسىدا رۇسلارنىڭ بولغانلىقى ئۇنى بىئارام قىلغان. بۇنىڭدىن بۇغرانىڭ ئىلى ئىنقىلابىدىن ئۈمىدلەنگەنلىكىنى چۈشەنگىلى بولىدۇ. ئۇنىڭ شىڭشىڭشا ناملىق شېئىرىدىكى قاچان بىزگە ئاچىلۇر ئۇشبۇ قارا چېگرا، قاچان كۈلۈپ ئوينايمىز ئۇشبۇ گۈزەل يۇرت ئارا، قاچان ئويناپ كۈلەرمىز ئىلى يايلاق تاغىدا، قاچان سورۇن تۈزەرمىز جەننەت خوتەن باغىدا دېگەن مىسرالىرىدا بۇ ئۈمىدنى كۆرۈش مۇمكىن.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا يىگىرمىنچى ئەسىر ئۇيغۇر تارىخىدىكى مەشھۇر شەخسىيەت مۇھەممەد ئەمىن بۇغرا ۋە ئۇنىڭ كۈرەش ھاياتىغا بېغىشلانغان مەخسۇس رادىيو پروگراممىسىنىڭ قىرىقىنچى قىسمىنى ئاڭلىدىڭلار. بۇ ھەقتىكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئاخىرى داۋاملىق دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. پروگراممىنى قۇتلان تەييارلىدى. قىممەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! شۇنىڭ بىلەن يورۇق ساھىللار سەھىپىسىنىڭ بۈگۈنكى ئاڭلىتىشى بۇ يەردە ئاخىرلاشتى. سەھىپىمىزنىڭ كېلەر ھەپتىلىك سانىدا كۆرۈشەيلى. خۇش ۋاق بولۇڭلار!